ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວທີ່ໄດ້ປັບຕົວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄືຈາກລະດັບສູງສຸດ 41.26 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 27.80 ເປີເຊັນ ແລະ 25.88 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນກໍລ ະກົດ ແລະ ສິງຫາ 2023 ແລະ ຄາດໝາຍວ່າຍັງຈະສືບຕໍ່ລົດລົງອີກໃນໄລຍະ ຕໍ່ໄປນີ້ ຫາກແຕ່ການລົດລົງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວ ກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບຄ່າຄອງຊີບໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຫັນໄດ້ຈາກ ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບ 169.93 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ເປັນ 190.16 ເປີເຊັນ ແລະ 195.1 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວທີ່ລົດລົງດັ່ງກ່າວ ເ ປັນຜົນຈາກການດຳເນີນມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານລາວເປັນຫຼັກ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດເປັນສະກຸນເງິນກີບເຖິງຫ້າຄັ້ງໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນໃນປີ 2023 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ ງຊາດລາວສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານເງິນກີບໃນຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າ ການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປ ະເທດ ເຊັ່ນ ເງິນບາດ ແລະ ເງິນດອນລາສະຫະລັດນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ການອອກພັນທະບັດເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຄວບ ຄຸມລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍ ຍົກເວັ້ນນ້ຳມັນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບ ຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງເລື້ ອຍມາ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ທາງລາວເນ່ຍກໍມີປັນຫາເລື່ອງຂອງເງິນເຟີ້ທີ່ລຸນແລງຈິງໆ ຄືປີ ທາງລາວນີ້ກໍມີປັນຫາເລື່ອງຂອງເງິນເຟີ້ທີ່ຮຸນແຮງແທ້ໆ ກໍຄືປີ 2022 ນັ້ນ ແລ້ວກໍຖືວ່າເ ປັນເງິນເຟີ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ແຕ່ທີນີ້ໃນຕົ້ນປີ 2023 ເງິນເຟີ້ຂອງເຂົາໄດ້ປັບຕົວຫຼຸດລົງ ເດືອນພຶດສະພາ 2023 ປັບລົງມາຢູ່ທີ່ 38 ເປີເຊັນ ໃນສ່ວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນນັ້ນ ເປັນປະເດັນທີ່ເປັນບັນຫາຢູ່ ອັນນີ້ກໍຍັງຄ ວບຄຸມບໍ່ໄດ້ຢູ່ ອັນນີ້ຄືພາບລວມຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍຍັງມີບາງຢ່າງຄວບຄຸມໄດ້ ກໍຄືອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ລາຄານ້ຳມັນ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຍອມຮັບວ່າການດຳເນີນມາດ ຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພາະຕ້ອງແບກຮັບພາລະຄ່າຄອງຊີບທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ ການທີ່ຄ່າເງິນກີບ ຂອງລາວ ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ກໍເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວທັງປະເທດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ຢາກແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເ ຟີ້ນີ້ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ ມັນຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈໂຕນີ້ ຄັນເຮົາບໍ່ສູ້ຊົນ ເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ເຮັດແນວໃດກະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນນີ້ ບໍ່ວ່າໃຫ້ມັນລົງດອກ ໃຫ້ມັນຄົງທີ່ສະກ່ອນ ຄັນເມື່ອໃດມັນບໍ່ຄົງ ທີ່ນີ້ ເວລານັ້ນກະຄາດເດົາໄດ້ຍາກ ຄັນອັດຕາແລກປ່ຽນບໍ່ຄົງທີ່ ເຮົາເປັນປະເທດນຳເຂົ້າ ຜູ້ທີ່ຖືຄອງເງິນກີບ ກໍບໍ່ຢາກຖືຄອງເງິນກີບ ເຮົາຊິລະດົມກັນສ່ຳໃດກໍລະດົມເນາະ ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງ ໃນກາ ນເຮັດທຸລະກິດ ມັນຕ້ອງໄດ້ເປັນຊຳລະເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເງິນກີບມາປຸບ ຕ້ອງຂາຍອອກ ຕ້ອງໄປຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ຊັ້ນການດີມານຕໍ່ເງິນກີບມັນໜ້ອຍ ມັນກະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າມັນແຮ່ ງຫຼຸດໄປອີກ ໂດຍໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວມີມູນຄ່າລວມ 7,715 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ ເປັນການສົ່ງອອກໃນມູນຄ່າ 3,950 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ໃນມູນຄ່າ 3,765 ລ້າ ນໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າ 185 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງບໍ່ລວມເຖິງການສົ່ງອອກໄຟຟ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າເປັນສ່ວນຂອງລາຍຮັບທີ່ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເພື່ອການຊຳລະໜີ້ຕ່ າງປະເທດ ຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ ໂດຍທັງແມ່ນວ່າລາວຈະເປັນຝ່າຍ ທີ່ໄດ້ດຸນການຄ້າກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າລາວຍັງຄົງເປັນຝ່າຍທີ່ຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະໜີ້ຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າເຖິງ 1,400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2023 ນີ້ນັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA